ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ

ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຈາກການສັງເກດເຫັນວ່າສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ ແລະຄົນລາວກຳລັງມີການປ່ຽນແປງ ທັງເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ໃຫຍ່ ພວກເຮົາຄົງບໍ່ອາດປະຕິເສດອິດທິພົນຂອງວັດທະນະທຳຕາເວັນຕົ ກທີ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ ຈົນບາງຄົນບໍ່ຮູ້ຊ້ຳວ່າຕົນເອງກຳລັງປ່ຽນໄປ ການກິນ ການຢູ່ ການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນລາວກໍປ່ຽນໄປຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນໃນທຸກມື້ນີ້ ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ໂລກໄພທີ່ຄົນຕາເວັນຕົກເຄີຍເ ປັນກໍກຳລັງກາຍມາເປັນບັນຫາຂອງຄົນລາວເພີ່ມຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ເປີດຮ້ານອາຫານຕາມແບບຝຣັ່ງ ສະນັ້ນຊີວິດຂອງຄົນໃນເມືອງຈຶ່ງຄ້າຍຄືກັບຄົນຕາເວັນຕົກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງຕ່າງຈາ ກປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຕ່າງໆ ຄົນໃນເມືອງມີການເປັນຢູ່ສະດວກສະບາຍ ທັນສະໄໝ ກິນອາຫານແບບຕາເວັນຕົກ ກົງກັນຂ້າມກັບຄົນລາວເມື່ອກ່ອນທີ່ບໍ່ມີອາຫານວ່າງ ຫຼືຫຼັງຄາບເຂົ້າ ຫຼືຖ້າມີກໍໜ້ອຍທີ່ ສຸດ ແຕ່ທຸກມື້ນີ້ຄົນເຮົາກຳລັງຮຽນແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ເຊິ່ງບາງຄົນບໍ່ມັກກິນອາຫານເຊົ້າ ແຕ່ກິນອາຫານວ່າງຕອນບ່າຍ ອາຫານຈຳພວກນີ້ ສ່ວນຫຼາຍເປັນແປ້ງ ເປັນເຂົ້າລ້ວນໆ ຜ່ານຂະບວນການແປຮູບ ມາແລ້ວ ມີນ້ຳຕານຫຼາຍ ເຊັ່ນ ຂະໜົມເຄັກ ຂະໜົມປັງ ແຊນວິດ ຫຼືອື່ນໆອີກ ພຶດຕິກຳແບບນີ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ສຸຂະພາບແບບງ່າຍໆ ເພາະບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ຈຶ່ງບໍ່ມີພະລັງພຽງພໍໃນການເຮັດວຽກ ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່ າຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຈະເອົາພະລັງງານມາຈາກໃສ ຮ່າງກາຍຈະດຶງເອົາພະລັງງານສຳຮອງມາໃຊ້ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເມື່ອກ່ອນຄົນລາວເຮົາມັກກິນເຂົ້າເຊົ້າເປັນອາຫານຫຼັກ ຕໍ່ມາບາງຄົນຮຽນແບບ ຂອງຄົນຕາເວັນຕົກ ກິນເຂົ້າຕາມຮ້ານອາຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ເຮືອນຫຼາຍທ່ານດຽວນີ້ບໍ່ມັກເຂົ້າເຮືອນຄົວ ມັກຊື້ຂອງກິນສຸກ ຫຼືເພິ່ງອາຫານສຳເລັດຮູບຫຼາຍກວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຝຣັ່ງອາເມລິກາ ພ ວກເຂົານິຍົມກິນຊີ້ນຫຼາຍ ບອກໄດ້ເລີຍວ່າເມື່ອປຽບທຽບ 75 ປີທີ່ຜ່ານມາ ກັບທຸກມື້ນີ້ ຄົນອາເມລິກາກິນຊີ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 78 ເປີເຊັນ ການກິນອາຫານທີ່ຜະລິດມາຈາກນົມກໍເພີ່ມຂຶ້ນ ອາຫານໄຂມັນ ແລະ ນ້ຳມັນກໍເພີ່ມ ຂຶ້ນ 50 ເປີເຊັນ ແຕ່ຄົນອາເມລິກາກິນຜັກຫຼຸດລົງເຫຼືອພຽງແຕ່ 63 ເປີເຊັນ ແລະ ໝາກໄມ້ເຫຼືອ 23 ເປີເຊັນ ແຕ່ຫັນໄປກິນໝາກໄມ້ ແລະ ຜັກດອງໃນກະປ໋ອງຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ບັດນີ້ເຮົາມາເບິ່ງນິໄສການກິນຂ ອງຄົນລາວໃນເມືອງ ທ່ານຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນຕາເວັນຕົກຫຼາຍປານໃດ ສິ່ງທີ່ໜ້າກັງວົນໃນຕອນນີ້ແມ່ນກະແສການຫັນມາກິນອາຫານຈານດ່ວນ ເຊິ່ງເປັນວັດທະນະທຳການກິນຂອງຊາວ ຕາເວັນຕົກທີ່ໄດ້ມາເຜີຍແຜ່ໃນບ້ານເຮົາ ໄວລຸ້ນຕ່າງໆກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມເພາະຖືວ່າໂກ້ ຫັນມາກິນກະແລັມ ຊີ້ນທອດ ພິດຊາ ນ້ຳອັດລົມ ແປັບຊີ ຂະໜົມ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ແຫຼະ ເປັນສາເຫ ດຂອງໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມີ ແລະ ມັນກຳລັງເຂົ້າມາຄຸກຄາມຊີວິດຂອງຄົນອາຊີເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຮົາຈະເຫັນເດັກນ້ອຍ ເດັກໜຸ່ມຕຸ້ຍຫຼາຍຂຶ້ນ ອອກກຳລັງກາຍນ້ອຍລົງ ເຮັດກິດຈະກຳທີ່ເປັ ນວັດທະນະທຳຂອງຄົນລາວນ້ອຍລົງ ຜົນທີ່ຕາມມາກໍຄືສຸຂະພາບຂອງເດັກໜຸ່ມລາວໃນຕົວເມືອງຕົກຢູ່ໃນວົງວຽນນີ້ ບາງຄົນເມື່ອໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ອາຍຸບໍ່ທັນເຂົ້າໄວກາງຄົນກໍເລີ່ມມີບັນຫາສຸຂະພາບແລ້ວ ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ຊາວຕາເວັນຕົກມີອາຫານທີ່ເໝາະສົມກັບອາກາດ ແລະ ພູມປະເທດຂອງພວກເຂົາ ອາຫານສ່ວນຫຼາຍມັກເປັນບັນຫາແກ່ສຸຂະພາບ ນອກຈາກນີ້ ພວກເຂົາຍັງມັກໃຊ້ເຄື່ອງມືແທນກຳລັງຄົນເພື່ອຄວາມ ສະດວກໂດຍບໍ່ຕ້ອງອອກແຮງງານຫຼາຍ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ຍອມອອກກຳລັງ ແຕ່ລະມື້ເສຍເວລາຢູ່ກັບໜ້າຈໍໂທລະພາບ ຊີວິດທີ່ສະໜຸກສະບາຍທີ່ຫຼາຍຄົນໃຝ່ຝັນນັ້ນ ແທ້ຈິງແລ້ວເປັນວິຖີຊີວິດທີ່ນຳໄປສູ່ຄວາມ ຊຸດໂຊມຂອງສຸຂະພາບ ຂະນະທີ່ຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ຄວາມຟ້າວຟັ່ງຕະຫຼອດເວລາ ມີຄວາມຕຶງຄຽດ ນີ້ແຫຼະເປັນບັນຫາຂອງສຸຂະພາບຂອງຄົນໃນເມືອງ ແລະ ຄົນລາວທີ່ຮຽນແບບວິຖີຊີວິດຂອງຊາວຕາເ ວັນຕົກ ທ່ານຜູ້ຟັງ ປະມານ 50 ປີຜ່ານມາ ໂລກພະຍາດທີ່ຊາວຕາເວັນຕົກມັກເປັນໄດ້ແກ່ ໂລກເສັ້ນເລືອດຫົວໃຈຕີບ ອຳມະພຶດ ອຳມະພາດ ແລະ ໂລກມະເຮັງ ເຊິ່ງບໍ່ພົບເຫັນໃນໝູ່ຄົນລາວເຮົາ ຈຸດເດັ່ນຂອງໂລ ກເຫຼົ່ານີ້ກໍຄືມັກເກີດຂຶ້ນກັບນັກທຸລະກິດ ຫຼື ຄົນທີ່ເຄີຍໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກເທົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງສະຫຼາດໃນການເລືອກ ທ່ານສາມາດກິນອາຫານແບບຕ່າງປະເທດ ແຕ່ຕ້ອງກິນບໍ່ຫຼາຍ ຫຼື ກິນອາຫານແບບລາວໆທີ່ມີພືດຜັກ ໝາກໄມ້ເປັນຕົ້ນຕໍ ບໍ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍ ເຮົາຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານນິດໄສການກິນທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ລູກແກ່ຫຼານ ການໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃຊ້ ຊີວິດແບບຊາວຕາເວັນຕົກ ກິນອາຫານແບບຝຣັ່ງນັ້ນ ຈະກາຍເປັນນິດໄສຖາວອນໄດ້ ແລ້ວໂລກພະຍາດຕ່າງໆຂອງຊາວຕາເວັນຕົກກໍຈະບໍ່ເຂົ້າມາໃກ້ພວກເຮົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ອາຫານແບ ບລາວໆນັ້ນມີຄວາມເປັນຢາໃນຕົວ ພວກເຮົາກິນພືດພັກພື້ນບ້ານຫຼາຍຊະນິດ ພັກເຫຼົ່ານີ້ເປັນຢາສະໝຸນໄພ ເຊິ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່ຮ່າງກາຍ ແກ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາເອງ ສິ່ງທີ່ຄວນຮຽນແບບຈາກຊາວ ຕາເວັນຕົກແມ່ນ ຄວາມເປັນຄົນຕົງກັບເວລາ ຄວາມຂະຫຍັນຂັນແຂງ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູ້ ບໍ່ຢູ່ລ້າດຽວດາຍ ເປັນຄົນກົງໄປກົງມາ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຫັນແມ່ນຄວາມສຸພາບ ມີກຽດສັກສີ ເຮົາຈະມາຟັງເ ລື່ອງລາວແບບນີ້ກັນອີກໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້

ໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ແມ້ແຕ່ໃນຄອບຄົວບໍ່ສະຫງົບສຸກ ມັນກໍເປັນເພາະບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍຢ່າງ ເກີດມາຈາກການບໍ່ເຮັດຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ຄົນຂັບຂີ່ລົດເກີດອຸປະຕິເຫດໄດ້ງ່າຍກໍເພາະ ວ່າລະເມີດກົດຈະລາຈອນ ໂລກຂອງເຮົາເກີດໄພພິບັດຢ່າງມາກມາຍ ພາຍຸທີ່ພັດທຳລາຍຫຼາຍປະເທດ ຝົນຕົກໜັກ ນ້ຳຖ້ວມ ແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະ ຄວາມວິປະລິດແປປວນທີ່ເກີດຂຶ້ນທົ່ວໂລກ ທັງນີ້ກໍເພາະມະນຸດ ໄດ້ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ຜົນຮ້າຍທີ່ຕິດຕາມມາກໍຄືຄວາມວິປະລິດແປປວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມ ມີລົມພາຍຸ ອຸນຫະພູມຂອງໂລກທີ່ປ່ຽນໄປ ເພາະໃນທຳມະຊາດມີກົດເກນຂອງ ມັນ ເມື່ອໃດທີ່ທຸກສິ່ງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ຫາກບໍ່ຝ່າຝືນ ແລະ ທຳລາຍກົດເກນເຫຼົ່ານັ້ນ ທຸກຢ່າງກໍຈະຕ້ອງດຳເນີນໄປຕາມທຳມະຊາດດ້ວຍດີ ຂະນະນີ້ທ່ານຜູ້ຟັງຄິດວ່າຊີວິດຂອງເຮົາປອດໄພດີຢູ່ຫຼືບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າມີຂໍ້ມູ ນບອກວ່າ ຜູ້ຍິງທີ່ຖືກສາມີທຳຮ້າຍໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາທຸກວັນນີ້ ມີສາມີກວ່າ 5,000 ຄົນທຳຮ້າຍພັນລະຍາຂອງເຂົາ ໃນອີກຫຼາຍປະເທດ ບັນຫາຊົ່ວຮ້າຍຍິ່ງກວ່ານີ້ ນອກຈາກນີ້ ເດັກນ້ອຍກໍຖືກທຳທາລຸ ນໂດຍຜູ້ປົກຄອງ ໂດຍໄດ້ສ້າງບາດແຜອັນຊົ່ວຮ້າຍໃຫ້ແກ່ຊີວິດຂອງເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍຄື ມີຄົນຈຳນວນມາກມາຍກ່າຍກອງທີ່ກຳລັງອຶດຢາກຫິວໂຫຍ ບໍ່ມີອາຫານການກິນ ແລະ ບໍ່ມີທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ລູກ ໃຫ້ຫຼານກິນອີກດ້ວຍ ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກປີມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດເນື່ອງຈາກການຂາດສານອາຫານ ເທົ່າກັບມີເດັກນ້ອຍເສຍຊີວິດວັນລະ 13,700 ຄົນ ນີ້ກໍເປັນອີກຕົວຢ່ າງໜຶ່ງຂອງສະພາບຄວາມເປັນໄປໃນໂລກ ຄົນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຕ້ອງຖິ້ມບ້ານເຮືອນເພາະຜົນຈາກສົງຄາມ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ ອົງກອນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລີ້ໄພຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າ ທຸກມື້ນີ້ປະຊາຊົນນັ ບຊາວລ້ານຄົນກຳລັງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຄົນຈຳນວນມາກມາຍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະອົບພະຍົບໄປຢູ່ໃສ ແມ້ຢູ່ໃນບ້ານຂອງຕົນເອງ ແຕ່ກັບເຕັມໄປດ້ວຍອັນຕະລາຍຮອບຕົວ ທ່ານຜູ້ຟັງຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ໃນເມືອງໃຫຍ່ຫຼາຍແຫ່ງມີ ເດັກນ້ອຍຕ້ອງນອນຢູ່ຂ້າງຖະໜົນ ບໍ່ມີໃຜສາມາດບອກຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ ອົງການຢູນິເຊບ ຫຼື ກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ເດັກເຫຼົ່ານີ້ມີຈຳນວນມາກມາຍເຖິງ 100 ລ້ານຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເ ດັກນ້ອຍນີ້ແມ່ນຕິດຢາເສບຕິດ ຈຳນວນມາກມາຍກຳລັງຈະກາຍເປັນອາດຊະຍາກອນ ກະສັດໂປລຽນຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດໃນອະດີດກ່າວວ່າ ກອງທັບທີ່ມີປືນໃຫຍ່ເອົາຊະນະສົງຄາມໄດ້ສະເໝີ ແຕ່ຄຳເ ວົ້ານີ້ປ່ຽນໄປແລ້ວ ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປືນໃຫຍ່ ເຂົາເຂົ້າໄປຫາຝູງຊົນທີ່ບໍ່ຮູ້ໂຕວ່າອັນຕະລາຍກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ໂຈນພວກນີ້ຂ້າຄົນບໍລິສຸດນັບຮ້ອຍນັບພັນ ຂະນະນີ້ໂຈນກໍ່ການຮ້າຍເຫຼົ່ານີ້ມັກເຮັດວຽ ກຮ່ວມກັນກັບພວກພໍ່ຄ້າຢາເສບຕິດ ສ່ວນໃຫຍ່ຕຳຫຼວດບໍ່ສາມາດຢຸດຢັ້ງພວກເຂົາໄດ້ ຂະນະນີ້ຄົນຈຳນວນກວ່າ 45 ລ້ານຄົນ ກຳລັງປ່ວຍດ້ວຍໂລກເອດ ໃນບາງສ່ວນຂອງທະວີບອາຟຣິກາ ປະຊາກອນເກືອບໜຶ່ ງໃນສ່ວນສາມຕິດເຊື້ອໂລກເອດ ແລະ ອີກຈຳນວນມາກມາຍສິໄດ້ຮັບເຊື້ອເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທຸກໆມື້ ໃນຍຸກສະຕະວັດທີ 19 ປະຊາຊົນລ້ວນແຕ່ມີຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ ເຂົາບອກວ່າໂລກຈະພັດທະນາໃນທາງ ທີ່ດີຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ມີເຄື່ອງຈັກຊ່ວຍເຮັດວຽກທໍຜ້າ ແລະ ກະຫຍິບຜ້າ ເຄື່ອງຈັກອີກຫຼາຍຊະນິດເພື່ອໃຊ້ໃນການກະເສດ ລົດໄຟ ແລະ ເຮືອໂດຍສານສາມາດຂົນຄົນໂດຍສານໄດ້ຢ່າງໄວວາ ທັງທາງບົກ ແລະ ທ າງທະເລ ປະຊາຊົນເຊື່ອວ່າອີກບໍ່ດົນບັນຫາຂອງສັງຄົມຈະຕ້ອງໝົດໄປ ຈະບໍ່ມີຄົນຈົນ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍ ຄວາມສະຫງົບສຸກຈະມາແທນທີ່ຂອງສົງຄາມ ເຮົາຈະມີໂຮງຮຽນຢ່າງພຽງພໍ ມີລັດຖະບານທີ່ດີເພື່ອທຸກຄົນ ວິທະຍາສາດມີປະໂຫຍດແກ່ມະນຸດຢ່າງມາກມາຍ ຂະນະດຽວກັນ ວິທະຍາສາດກໍໃຫ້ລະເບີດປະລະມະນູແກ່ເຮົາອີກຊະດ້ວຍ ຂະນະນີ້ຄຳຖາມຂອງຄົນທົ່ວໄປກໍຄື ເປັນຫຍັງເຮົາຫາຄຳຕອບເພື່ອແກ້ບັນຫາ ບໍ່ໄດ້ ເປັນຫຍັງບັນຫາຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢູ່ຢ່າງນີ້ເລື້ອຍໆ ເປັນຫຍັງຍັງມີຄົນຫິວໂຫຍ ເປັນຫຍັງຄວາມທຸກຍາກລຳບາກຈຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍໆ ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິທະຍາການໃໝ່ໆບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄ ດ້ເລີຍ ເພາະມັນບໍ່ແມ່ນບັນຫາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ເພາະບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດ ບັນຫາໃຫຍ່ໂຕທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດນັ້ນເປັນບັນຫາດ້ານສິນລະທຳ ເຮົາຈະເຫັນວ່າບັນຫາໃຫຍ່ທັງໝົດທີ່ເຮົາປະເ ຊີນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ມັນເປັນເລື່ອງຂອງສິນລະທຳເກືອບທັງສິ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກຈະໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບກົດເກນຂອງພຣະເຈົ້າ ຄືພຣະບັນຍັດ 10 ປະການ ຊຶ່ງເປັນກົດເກນເພື່ອຄວາມສະຫງົບຮົ່ມເຢັນ ໃນສັງຄົມ ເພື່ອນຳມາສະເໜີເທື່ອລະຂໍ້ເທື່ອລະຂໍ້ຈົນຄົບຈຳນວນ 10 ຂໍ້ ພຣະບັນຍັດ 10 ປະການສະທ້ອນແນວເຫັນເຖິງພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະອົງຊົງປະສົງໃຫ້ສັງຄົມມະນຸດມີຄວາມສຸກ ຢ່າງແທ້ຈິງ ເຮົາຈຶ່ງຮຽກພຣະບັນຍັດຂອງພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະບັນຍັດແຫ່ງຄວາມຮັກ ເພາະພຣະອົງຢາກໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບພຣະເຈົ້າ ແລະ ມະນຸດ ຕິດຕາມລາຍການຂອງພວກເຮົາອີ ກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ນຳເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານໃນໂອກາດຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິສສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ